ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊາວຈີນ ຊຶ່ງດຳເນີນທຸລະກິດເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນທີ່ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວ ຕ່າງກໍລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໄດ້ປຽ ບຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດລາວໃນທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເງິນທຶນ ດ້ານເທັກນິກ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດນັ້ນ ກໍຄືປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈີນ ສາມາດຄວບຄຸມ ທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ບໍລິການທຸກຂະແໜງໃນລາວ ທັງຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ພື້ນຖານທາງທຸລະກິດຂອງລາວນັ້ນ ກັບຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານກາ ນຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນແຕ່ລະພາກທຸລະກິດນັ້ນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊາວຈີນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄົນຈີນຜູ້ທຳພາສາຈີນ ແລະ ພາສາລາວ ແລະ ກະມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ສາມ າດເອົາຈາກຈີນມາໃຊ້ຢູ່ລາວ ແນ່ນອນໄດ້ປຽບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂາຍສິນຄ້າ ຫຼືວ່າຂາຍຄວາມຮູ້ ດຽວນີ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລາວຖືວ່າຍັງອ່ອນແອຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳເບົາ ແລະ ອຸດ ສາຫະກຳໜັກ ສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍຍັງອາໄສນຳເຂົ້າເປັນຫຼັກ ແນ່ນອນ ທຶນຮອນເປັນດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ກະປະສົບການເອົາເປັນດ້ານໜຶ່ງ ມັນຂຶ້ນກັບພື້ນຖານປະຊາກອນ ອັນນີ້ສຳຄັນສຸດ ນອກຈາກນັ້ນ ການເປັນຫຸ້ນສ່ວ ນຍຸດທະສາດ ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຂອງທັງສອງປະເທດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນ ນັບຈາກປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍ ຖືເປັນອີກປັດໄຈສຳຄັນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຈີນເປັນຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນຕະຫຼອດແນວທາງລົດໄຟ ລາວຈີນໃນລາວນັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ການລົງທຶນຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາ ຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນສາມາດສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກທີ່ດິນໃນຕະຫຼອດສອງຟາກທາງລົດໄຟໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າເຊົ່າ ແລະ ພາສີອາກອນຕ່າງໆແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງຍັງປາກົດວ່າ ນັກທຸລະກິດຈີນໄດ້ພາກັນຊື້ເອົາກິດຈະການຕ່າງໆຈາກນັກທຸລະກິດລາວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນໂອກາດຂອງນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊ າດໃນລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວ ຊານຊາວຈີນໃຫ້ການເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ລາວນີ້ຖ້າຢາກລວຍນີ້ ເຮົາຕ້ອງຫັນມາເນັ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນເນາະ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຫັ້ນນະ ເປັນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານເອງແ ທ້ໆ ບໍ່ຄວນວ່າໃຫ້ລັດຖະບານອື່ນລວຍ ຫຼືວ່າໃຫ້ປະເທດອື່ນມາລວຍ ປະຊາຊົນປະເທດລາວເອງນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງນຳ ເພາະຢາກເຫັນປະເທດລາວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຢາກເຫັນປະຊາຊົນລາວຫັ້ ນມີຊີວິດດີຂຶ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະຂາດທຶນ ເປັນເວລາກວ່າ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ປາກົດມີຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດຈຳນວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູທຸລະກິດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງມີໂອກາດສູງທີ່ນັກທຸລະກິດຈີນຈະເຂົ້າມາຊື້ກິດຈະການຂອງນັກທຸລະກິດລາວເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເພາະວ່າລັດຖະ ບານລາວກໍມີເງິນທຶນຢ່າງຈຳກັດ ສຳລັບໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອການຟື້ນຟູທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ SME ໃນລາວນັ້ນເອງ ທັງນີ້ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 1988 ຫາປີ 2022 ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດການລົງ ທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນໃນລາວ ຈຳນວນ 933 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມກວ່າ 18,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ຈັດເປັນກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນອັນດັບໜຶ່ງໃນລາວ ເປັນເວລາກວ່າ 10 ປີຕິດຕໍ່ກັນ ທັງເປັນການລົງທຶນ ທີ່ກວມເອົາທຸກດ້ານໃນລາວອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກພະລັງງານ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ການຜະລິດກະສິກຳ ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການຄົບວົງຈອນນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນ ທຸລະກິດໃນລາວ ສາມາດກຳນົດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງ ໆ ເປັນສະກຸນເງິນຢວນໄດ້ອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA